ນັກທຸລະກິດການຄ້າຂາອອກຂາເຂົ້າໃນລາວເປີດເຜີຍວ່າ ສາເຫດທີ່ສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດ ອັນເຮັດໃຫ້ລາວຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດແຄນເ ງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງໜັກໜ່ວງດ້ວຍນັ້ນ ກໍຄືການທີ່ບັນດາຜູ້ສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງລາວຕ້ອງແບກຮັບຕົ້ນທຶນໃນການສົ່ງອອກສິນຄ້າໄປຕ່າງປະເທດທີ່ສູງຂຶ້ນໂດຍບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ເພາະການທີ່ຕ້ອງຈ່າຍທັ ງພາສີອາກອນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆຫຼາຍຂັ້ນຕອນເກີນໄປ ໂດຍລວມເຖິງການທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທຳນຽມເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບການອຳນວຍຄວາມສະດວກຈາກພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານດ້ວຍ ເຊິ່ງມີຫຼາຍກວ່າ 20 ໜ່ວຍງານໃນປັດຈຸບັນນີ້ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດລາວໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ກໍຍັງມີຫຼາຍໆກໍລະນີເນາະ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຂໍອະນຸຍາດນຳອອກສິນຄ້າ ກໍມີຫຼາຍຂັ້ນຫຼາຍຕອນ ບາງປະເພດສິນຄ້ານີ້ເວົ້າຂໍອະນຸຍາດນຳ ກໍເປັນຊາວກວ່າກາປະທັບ ຈຶ່ງໄດ້ນຳເອົາສິນຄ້າອອກ ຮອດປັດຈຸບັນນີ້ກໍຖືວ່າ ອັນນີ້ຫັ້ນຕ້ອງໄດ້ພ້ອມພາກັນກວດກັນຄືນວ່າ ຂອດໃດທີ່ວ່າມັນບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນລະໃ ຫ້ຕັດເນາະ ບໍ່ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ພາກທຸລະກິດ ເພິ່ນກໍຈົນເວົ້າວ່າດຽວນີ້ນີ້ ອັນສິ່ງອຸດຕັນຕ່າງໆໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ມັນບໍ່ແມ່ນພາກສ່ວນອື່ນເປັນຜູ້ເຮັດ ມັນແມ່ນພາກລັດເຮົານີ້ເປັນຜູ້ສ້າງຂຶ້ນມາ ເອງ ສ່ວນການຜະລິດສິນຄ້າໃນລາວກໍຍັງມີຄຸນນະພາບຕ່ຳ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ເລີຍ ທັງຍັງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໄດ້ອີກດ້ວຍ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄ ດ້ມີການຕົກລົງທາງການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດໄວ້ແລ້ວກໍຕາມ ຫາກແຕ່ດ້ວຍການຜະລິດສິນຄ້າຂອງລາວທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ຫຼືວ່າບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບຕາມຕ້ອງການຂອງຕ່າງປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖ ະບານລາວກໍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ຢ່າງຈຳກັດດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ລາວຈະເພີ່ມການສົ່ງອອກສິນຄ້າໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງໃນປັດຈຸບັນນີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ເພັດ ພົມພິພັກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກ ະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ສຳລັບຂໍ້ບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັນກັບການສົ່ງອອກນີ້ ອັນຫຼັກໆແມ່ນບັນດາປະເທດທີ່ນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກ ສປປ ລາວ ແມ່ນນັບມື້ນັບມີມາດຕະຖານສູງຂຶ້ນ ຕ້ອງການຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ ໃ ນການເຈລະຈາຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນ ກ່ອນຊິໄດ້ລາຍການໜຶ່ງຫັ້ນ ເພາະເຈລະຈາຕ່ຳສຸດ ສອງປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ປະເທດຄູ່ຄ້າ ກໍມັນບໍ່ໄປຕາມແຜນບຸລິມະສິດຂອງເຮົາແຫຼະ ອັນທີ່ເຮົາມີທ່າແຮງ ມີຈຳນວ ນຫຼາຍ ເຮົາຢາກສົ່ງອອກ ແຕ່ເພິ່ນກໍກຳນົດເອົາອັນທີ່ເພິ່ນຢາກໄດ້ຊັ້ນຫັ້ນ ເຫັນວ່າມັນມີບັນຫາ ໃນປີ 2023 ລາວສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ໃນມູນຄ່າລວມກວ່າ 2,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພີ່ມຂຶ້ນກ ວ່າ 25% ທຽບໃສ່ປີ 2022 ໃນນີ້ ເປັນການສົ່ງອອກພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກພືດທີ່ມູນຄ່າລວມ 1,800 ກວ່າລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສົ່ງອອກສັດປີກ ງົວ ຄວາຍ ໝູ ແບ້ ແລະ ແກະ ໃນມູນຄ່າລວມເກືອບ 200 ລ້ານໂດລາສະຫະລັ ດ ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຈະໄດ້ຮັບໂຄຕາໃນການສົ່ງງົວໄປຈີນເຖິງ 500,000 ຕົວໃນແຕ່ລະປີກໍຕາມ ແຕ່ດ້ວຍລະບົບການລ້ຽງງົວທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຕາມກຳນົດຂອງລັດຖະບານຈີນ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດສົ່ງງົວໄປຈີນໄດ້ ຕາມໂຄຕາດັ່ງກ່າວ ໂດຍກະຊວງການຄ້າຈີນໄດ້ກຳນົດ 12 ເງື່ອນໄຂດ້ວຍກັນສຳລັບການນຳເຂົ້າງົວຈາກລາວ ກໍຄືງົວຕ້ອງມີນ້ຳໜັກ 350 ກິໂລກຣາມຂຶ້ນໄປ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 4 ປີ ຕ້ອງມາຈາກພື້ນທີ່ທີ່ປາສະຈາກພະຍ າດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ຕ້ອງລ້ຽງຢູ່ເຂດທ້ອນໂຮມຢ່າງໜ້ອຍ 45 ວັນ ຕ້ອງມີການລ້ຽງແຍກເພດ ຈະຕ້ອງກວດບໍ່ພົບພະຍາດຕິດຕໍ່ທຸກຊະນິດ ຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນສັດ ກວດກາການຖືພາ ສັກຢາກັນໂລກປາກເປື່ອຍລົ ງເລັບ 2 ເຂັມ ຈັດເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ວິໄຈພະຍາດເປັນປະຈຳທຸກເດືອນ ຕິດຕາມການໃຊ້ອາຫານ ແລະ ຢາປິ່ນປົວ ຄວບຄຸມການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ຕ້ອງກັກສັດ 30 ວັນກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງໄປຈີນ ສ່ວນ ການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳຂອງລາວໄປຈີນໃນປີ 2023 ມີມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 1,500 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ໃນນີ້ຄິດເປັນສັດສ່ວນ 85 ເປີເຊັນ ທີ່ເປັນໂຄຕາພິເສດທີ່ລັດຖະບານຈີນອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າກະ ສິກຳຈາກລາວຈຳນວນ 18 ຊະນິດ ສ່ວນປີ 2024 ນີ້ ລັດຖະບານລາວຍັງຄາດຫວັງວ່າ ລັດຖະບານຈີນຈະເພີ່ມໂຄຕາໃຫ້ອີກໃນ 91 ຊະນິດ ຊຶ່ງລັດຖະບານລາວໄດ້ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານຈີນໄປແລ້ວ ຫາກແຕ່ກໍຍັງບໍ່ມີທີທ່າ ວ່າ ທາງການຈີນຈະເພີ່ມໂຄຕາການນຳເຂົ້າສິນຄ້າກະສິກຳຈາກລາວຕາມ ການສະເໜີດັ່ງກ່າວແຕ່ຢ່າງໃດ ນອກຈາກນີ້ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຍັງໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຈະຊຸກຍູ້ການຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ 3.9 ລ້ານຕັນ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ລາວມີຜົນຜະລິດເຂົ້າສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ໃນປະລິມານ 1.9 ລ້ານຕັນ ໃນປີ 2024 ນີ້ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA